ऋग्वेदपरिचयः वेदपादस्तवश्च प्रस्तोत श्री एस वि श्यामभट्टः बेंगलूरु अत्र प्रतिपाद्य विषयाः उपोद्घातः ऋग्वेदस्य होतृवेदत्वं ऋग्वेदे देवताः यज्ञे ऋत्विजः ग्रन्थस्य इयत्ता परिचयः इत्यादि भवति तदनन्तरम् अध्ययननियमाः होमः देवतापरिग्रहः प्रत्यरिचं ऋष्यादिव्यवस्था च प्रतिपाद्यते अनन्तरं तर्पणं पुरश्चरणं ऋग्वेदीयमण्डलानि तत्र पदपाठः विकृतयः इत्यादि अंशाः प्रतिपाद्यन्ते अनन्तरं केषाञ्चन ऋङ्मन्त्राणाम् अर्थविवरणं भवति अनन्तरं देम्बे महाराजानां दत्तपुराणविषये तेषां ऋग्वेदपादस्तुतिविषये च प्रस्तावः भवति